Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ນັກຂ່າວນັກຂາວ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ໆແລ້ວ ເປັນຫູເປັນຕາ ຖ່າຍທອດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຄວນເຫັນ ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນທັງຫຼາຍຊາບ ແຕ່ບາງຈຳພວກຄົນຊ້ຳພັດປິດບັງນັ້ນປິດບັງນີ້ ອັນໃຫ້ນັກຂ່າວ ນັກຂາວກັບກາຍເປັນສັດຕູຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປ ຄັນບໍ່ວ່າຂ້າຖິ້ມໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ ຫຼື ຢ່າງລຶກລັບ ຕະຫຼອດເຖິງຂັ້ນຈັບກຸມ ຫຼື ຈັບສັງສ້ອນກໍມີ ໃນຍາມວິກິດໂຄວິດ-19 ນັກຂ່າວນັກຂາວແຮ່ງສຳຄັນບໍ່ຫຼາຍ ກໍໜ້ອຍ ບັດນີ້ສະຫະປະຊາຊາດລຸກອອກມາຢືນຂຶ້ນກ່ຽວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວົງການຂ່າວໃນການລາຍງານຂ່າວຂາວ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ກຳລັງອາລະວາດໂລກນີ້ຢູ່ ຍານາງ Michelle Bachelet ຜູ້ນຳໃນດ້ານສິດທິມະນຸດຊົນສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການປົກປ້ອງ ປົກປັກຮັກສານັກຂ່າວນັກຂາວໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ທັງກໍເອີ່ຍວ່າ ການບຸກລຸກຈູ່ໂຈມຕີນັກຂ່າວນັກຂາວ ແມ່ນມີເຈດຕະນາ ປິດປາກປິດຄໍສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຍານາງເຮັດໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງວົງການຂ່າວໃນການກະຈາຍຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ແນະນຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຊົດຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ຍ ານາງຊີ້ແຈງວ່າ ໃນສອງສາມປະເທດ ມີການທະວີເຮັດໃຫ້ໂຄວິດ-19 ເປັນການເມືອງ ແລະ ມີການພະຍາຍາມໂຍນຜົນສະທ້ອນຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໃສ່ຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານການເມື ອງ ອັນນຳພາໃຫ້ມີການນາບຂູ່ກັນຂຶ້ນ ຈັບກຸມ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຕໍ່ຕ້ານນັກຂ່າວນັກຂາວ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແຜ່ຜາຍຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ວິທີການອັນພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ວົງການຂ່າວທີ່ລາຍງານຂ່າ ວແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບທາງການ ທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວຈະຮູ້ຈະຊາບເຖິງແຫ່ງໃດຂາດເຂີນລະບົບການ ແລະ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການ ໃນເວລານີ້ ໂຄວິດ-19 ກຳລັງລະບາດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອ ງໄວທີ່ສຸດ ໃນປະເທດອິນເດຍ ຈົນວ່າມີລັອກດາວໃສ່ປະຊາຊົນ 1.4 ພັນລ້ານຄົນ ເພື່ອເປັນການຢຸດຢັ້ງການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ການລັອກດາວນີ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດອິນເດຍເສຍຫາຍ ທີ່ຈະກິນ ເວລາເຖິງຫຼາຍ 10 ປີ ຈຶ່ງຈະສ້າງມັນຄືນໃໝ່ໄດ້ ຄົນໃນປະເທດອິນເດຍເຖິງ 3 ລ້ານ 7 ແສນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວເຖິງ 65,000 ຄົນ ແລະ ໂຄວິດ-19 ກໍກຳລັງກະໂດດທະວີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຢ່າງໜ້າວິຕົ ກ ແລະ ທົ່ວປະເທດອິນເດຍ ຄົນໃນປະເທດອິນເດຍກໍຕົກວຽກຕົກການມາກມາຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກອິນເດຍກໍຂາດເຂີນອຸປະກອນ ແລະ ມີຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍເຂົ້າເພິ່ງພາອາໄສຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ຢູ່ ດຣ Shaurya Verma ທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານພະຍາດທີ່ຕິດແປດກັນໃນປະເທດອິນເດຍເວົ້າວ່າ ຄົນໃນອິນເດຍບໍ່ຖືວ່າໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດອັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ນີ້ພາໃຫ້ຄົນເປັນມັນຫຼາຍຂຶ້ນ ດຣ ເວີມາ ກໍເວົ້າວ່າມັນເ ປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທາງການອິນເດຍຢ່າງວ່ອງໄວຈະໂຕ້ຕອບດາຕາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປະເທດບຣາຊິລ ນະທີ່ນະຄອນນີເຕີຣອຍ ໃນລັດ Rio de Janeiro ບັດນີ້ເລີ່ມທົດລອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແລະ ບາງຫົນແ ຫ່ງອື່ນໆໃນປະເທດບຣາຊິລກໍເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງນັ້ນ ອີງຕາມມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins University ປະເທດບຣາຊິລມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານ 900,000 ຄົນ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 120,000 ຄົນ ນີ້ແປວ່າປະເທດບຣາ ຊິລເປັນທີສອງທີ່ເສຍຫາຍໜັກ ເປັນຫຼາຍ ແລະ ຕາຍຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ນັກທຸລະກິດໃຫຍ່ ທ່ານ Sam Morgan ທີ່ລ້ຳລວຍຍ້ອນການໝູນເງິນໝູນຄຳໃສ່ດ້ານ eBay ຂອງປະເທດນິວຊີ ແລນ ມີຄວາມເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈກັບທາງການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ ສິ່ງໜຶ່ງຂອງທ່ານທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂຄວິດຄາດ ສາມາດກວດເຫັນ ແລະ ບັນທຶກໂຄວິດ-19 ໄວ້ໄດ້ເຖິງ 21 ມື້ ນີ້ດີກວ່າໂຄວິດແອັບຂອງລັດຖະບານນິວຊີແ ລນຢ່າງມາກມາຍ ແຕ່ທ່ານເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ຈະດຳເນີນຄາດນັ້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຍ້ອນທີ່ວ່າກະຊວງສາທາລະນະສຸກນິວຊີແລນບໍ່ເຫັນດີນຳ ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບໂຄວິດຄາດນັ້ນອາດຈະແ ພງ ແຕ່ທ່ານເວົ້າວ່າທາງການນິວຊີແລນບໍ່ມີວິທີທາງທີ່ຈະເດີນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານ Bill de Blasio ເຈົ້າກຳແພງນະຄອນນິວຢອກ ເອີ່ຍວ່ານິວຢອກຊັກຊ້າໄວ້ການຈະໃຫ້ນັກຮຽນນັກ ສຶກສາເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ແຕ່ນາຍຄູທັງຫຼາຍຍັງບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບວິທີການປົກປ້ອງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປອດໄພ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ໃນຫຼາຍຫົນແຫ່ງຂອງໂລກນີ້ ເຊັ່ນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາ ອັງກິດ ຝຣັ່ງເສດ ອີຕາລີ ເບລຢຽມ ອິດສະຣາເອລ ຮັງກາຣີ ແລະ ກູບາ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນວ່າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຕ່າງໆເປີດຂຶ້ນແລ້ວ ອັນວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ ຂ່າວຄາວຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງຫຍັງຫຼາຍນັກ ພໍທີ່ຈະລໍ່ລ້ຽງສາຍຫູສາຍຕາໄດ້ ແຕ່ສຳລັບວານນີ້ແມ່ນວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 22 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ຕາຍຈັກຄົນ ແລະ ດີໄປແລ້ວ 21 ຄົນ ຈາກ 22 ຄົນນີ້ ຊາບວ່າຄົນໜຶ່ງແມ່ນຄົນເກົາຫຼີທີ່ມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນຜ່ານເກົາຫຼີ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນນັກວິຊາການຄົນໜຶ່ງ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ